ຂໍນອບນ້ອມຄຸນພະສີລັດຕະນະໄຕ ຄືຄຸນພະພຸດ ພະທຳ ພະອະລິຍະສົງເຈົ້າ ຂໍຄວາມສຸກຄວາມຈະເລີນໃນສິນໃນທຳ ຈົ່ງບັງເກີດມີແກ່ຄະນະສັດທາສາທຸຊົນຜູ້ສົນໃຈໃນການຟັງເທດຟັງທຳທຸກທ່ານທຸກຄົນ ທີ່ກ ຳລັງລໍຄອຍຕິດຕາມຮັບຟັງທຳມະຈາກສະຖານີວິທະຍຸ ລາຍການສະຕິມາປັນຍາເກີດ ຄື້ນ 95.0 ເມກາເຮີດ ມື້ນີ້ອາດຕະມາກໍໄດ້ ເອີ ໄດ້ມາເວົ້າທຳມະ ຫຼືມາບັນຍາຍທຳມະໃຫ້ອອກຕົນຍາດໂຍມໄດ້ຟັງເຊັ່ນເຄີຍ ທຳມະມື້ນີ້ຈະເວົ້າກ່ຽວກັບການໃຫ້ທານ ເພາະວ່າການໃຫ້ທານເປັນເລື່ອງສຳຄັນ ເຮົາເກີດມາໃນໂລກນີ້ ເຮົາບໍ່ແມ່ນເກີດມາຄົນດຽວ ເຮົາເກີດມາກໍມີພໍ່ມີແມ່ ມີພີ່ມີນ້ອງ ເກີດມາຮ່ວມກັນ ເກີດວ່າເປັນສັງ ຄົມ ເປັນໝູ່ເປັນຄະນະ ເພິ່ນຍັງບອກເວົ້າວ່າ ມະນຸດ ມະນຸດນັ້ນເປັນສັດສັງຄົມ ເປັນສັດປະເສີດ ສະນັ້ນເຮົາຈະຢູ່ຄົນດຽວບໍ່ໄດ້ ເຮົາຢູ່ຄົນດຽວບໍ່ໄດ້ ເຮົາຕ້ອງຢູ່ນຳສັງຄົມ ເມື່ອຈັ່ງຊັ້ນແລ້ວກະ ການໃຫ້ທານນີ້ເ ປັນເລື່ອງສຳຄັນ ທີ່ເຮົາຈະຂາດບໍ່ໄດ້ ເຮົາຕ້ອງຝຶກການໃຫ້ການເສຍສະລະ ຄວາມເປັນຄົນມີນ້ຳຈິດນ້ຳໃຈ ຈຶ່ງຈະຢູ່ກັບສັງຄົມໄດ້ ອັນນີ້ຄຳວ່າທານນີ້ກະ ຍາດໂຍມອາດຈະສົງໄສວ່າທານ ທານ ທານຄືຫຍັງ ກ ະບໍ່ເຂົ້າໃຈຄຳວ່າທານເນາະ ມື້ນີ້ກະຈະໄດ້ອະທິບາຍຄຳວ່າທານໃຫ້ອອກຕົນຍາດໂຍມໄດ້ຟັງໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ຄຳວ່າທານກໍຄືເຈດຕະນາທີ່ມອບຊັບຂອງຕົວເອງໃຫ້ແກ່ຜູ້ອື່ນ ດ້ວຍສາມາດອະນຸເຄາະກໍດີ ຫຼືບູຊ າກໍດີ ໂດຍບໍ່ຫວັງຜົນຕອບແທນໃດໆເລີຍ ອຸທິດສະເພາະເຈາະຈົງແກ່ຜູ້ອື່ນ ໝາຍຄວາມວ່າເຈດຕະນາຢູ່ທາງພາຍໃນທີ່ມີການ ຢາກໃຫ້ ຢາກມອບຊັບສົມບັດຂອງຕົວເອງໃຫ້ຄົນອື່ນ ເພື່ອໄດ້ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ ຄົນອື່ນ ແລ້ວກໍບໍ່ໄດ້ຫວັງຈະໃຫ້ເຂົາເຈົ້າທຳບຸນຕອບແທນອີ່ຫຍັງ ທຳຄຸນຕອບແທນເຮົາ ບໍ່ໄດ້ມີຄວາມຫວັງຈັ່ງຊັ້ນ ໃຫ້ແລ້ວກໍແລ້ວໄປເລີຍ ບາດນີ້ນີ້ ອົງຂອງການໃຫ້ນີ້ກະມີສອງຢ່າງເນາະ ອ່າ ໜຶ່ງ ຜູ້ນ້ອຍໃຫ້ຜູ້ ໃຫຍ່ ຊື່ວ່າບູຊາ ຫຼືວ່າບູຊາຄຸນນັ້ນນະ ໃຫ້ດ້ວຍອຳນາດຂອງການບູຊາ ການໃຫ້ກໍມີສອງຢ່າງຈັ່ງຊີ້ລະ ໃຫ້ດ້ວຍອຳນາດຂອງການບູຊາ ກໍຄືເຮົາໃຫ້ຜູ້ໃຫຍ່ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຫຍ່ ໃຫ້ເປັນ ອ່າ ພະພຸດ ຖວາຍພະພຸດທະເຈົ້າ ພະອະລິຍະສາວົກ ພໍ່ແມ່ ອຸປັດຊາອາຈານ ເອີ ໃຫ້ດ້ວຍອຳນາດບູຊາຄຸນ ບາດນີ້ ຜູ້ໃຫຍ່ໃຫ້ຜູ້ນ້ອຍ ຜູ້ໃຫຍ່ໃຫ້ຜູ້ນ້ອຍ ອ່າ ຊື່ວ່າການອະນຸເຄາະ ການອະນຸເຄາະ ອະນຸເຄາະກໍຄື ເຫັນຄົນອື່ນຕົກທຸກໄດ້ຍາກ ເຮົາມີຖ ານະດີກວ່າ ມີຊັບສົມບັດກວ່າ ພໍຈະຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອື່ນໄດ້ ເຊັ່ນກໍລະນີເຂົາເຈົ້າຖືກໄຟໄໝ້ເຮືອນບໍ ນ້ຳຖ້ວມ ຫຼືວ່າເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍ ລົດຊົນ ອົດກົດ ອຸບັດເຫດຕ່າງໆ ເຮົາກໍສາມາດໃຫ້ທານດ້ວຍການອະນຸເຄາະ ອັ ນນີ້ຜູ້ໃຫຍ່ໃຫ້ຜູ້ນ້ອຍ ຫຼືວ່າຜູ້ມີຖານະສູງໃຫ້ຜູ້ມີຖານະຕ່ຳ ອັນນີ້ເອີ້ນວ່າການການໃຫ້ມີດ້ວຍອຳນາດສອງຢ່າງນັ້ນນີ້ແຫຼະ ສອງຢ່າງຄືໃຫ້ດ້ວຍການບູຊາ ໃຫ້ດ້ວຍອະນຸເຄາະ ບັດນີ້ໃຫ້ອີ່ຫຍັງໃຫ້ເປັນທານໄດ້ແ ດ່ ໃຫ້ອີ່ຫຍັງເປັນທານໄດ້ແດ່ ກໍມີຫຼາຍຢ່າງທີ່ຈະມາໃຫ້ເປັນທານນີ້ ເຂົາເອີ້ນວ່າໃນພະສູດ ເພິ່ນບອກວ່າ ທານະວັດຖຸມີສິບຢ່າງ ຫຼືວ່າວັດຖຸທີ່ຈະໃຫ້ທານໄດ້ມີສິບປະການ ສິບປະການ ໜຶ່ງ ເຂົ້າ ກໍຄືເຂົ້າອາຫານ ທີ່ເຮົາກິນນີ້ແຫຼະ ເຂົ້າປາອາຫານນີ້ແຫຼະ ສອງ ອາ ນ້ຳດື່ມ ນ້ຳດື່ມຕ່າງໆ ນ້ຳປານະ ນ້ຳດື່ມຊະນິດຕ່າງໆ ສາມ ຍານ ຄືເຄື່ອງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການເດີນທາງ ມີເກີບ ມີຮົ່ມ ມີໄມ້ເທົ້າ ລົດລາເປັນຕົ້ນ ການ ທີ່ຖະຫວາຍຄ່າລົດຄ່າລາຄູບາອາຈານ ກະຖືວ່າເປັນໃນການໃຫ້ຍານພະຍານຄືກັນ ສີ່ ໃຫ້ດອກໄມ້ ໃຫ້ດອກໄມ້ຊະນິດຕ່າງໆເປັນທານ ດອກໄມ້ມີພ້ອມດ້ວຍສີດ້ວຍກິ່ນ ດອກໄມ້ມັນມີຫຼາຍດອກໄມ້ເນາະ ກະສົງ ເຄາະເປັນດອກໄມ້ເບີດ ແມ້ແຕ່ໃນທີ່ສຸດ ດອກໄມ້ເຈ້ຍ ດອກໄມ້ປລາສະຕິກ ກະຖືວ່າເປັນດອກໄມ້ ຫ້າ ໃຫ້ຂອງຫອມ ເຊັ່ນນ້ຳອົບນ້ຳຫອມ ອ່າ ຂອງຫອມແກ່ນຈັນ ຈະເປັນ ອ່າ ເປັນແປ້ງ ເປັນແປ້ງ ເປັນນ້ຳ ເປັນຝຸ່ ນກໍແລ້ວແຕ່ ຫຼືວ່າເປັນທ່ອນໄມ້ທີ່ມັນມີກິ່ນຫອມ ຫຼືວ່າດອກໄມ້ທີ່ມີກິ່ນຫອມ ກໍຖືວ່າເປັນຂອງຫອມຄືກັນ ຂໍ້ທີ 6 ວິເລປະນັງ ເຄື່ອງລູບໄລ້ ອັນນີ້ກ່ຽວກັບພວກໂລຊັນ ແປ້ງນ້ຳ ແປ້ງຝຸ່ນ ອາ ພວກນ້ຳມັນອົບ ນ້ຳມັນຈັນ ເຄື່ ອງ ອາ ທາຜິວ ເຮັດໃຫ້ຜິວງາມ ເອົ້າ ຄູບາອາຈານເພິ່ນຕ້ອງການຢູ່ບໍ ກໍບໍ່ ແຕ່ວ່າແມ່ນເປັນວັດຖຸທານ ຜູ້ທານໄດ້ຜະລາອານິສົງ ສ່ວນຄູບາອາຈານເພິ່ນຊິໃຊ້ຫຼືບໍ່ໃຊ້ກະເປັນເລື່ອງຂອງເພິ່ນ ຖ້າເຫັນບໍ່ສົມຄວນ ເພິ່ນກະຈະບໍ່ໃຊ້ ຂໍ້ທີເຈັດ ວັດ ວັດຖຸ ວັດຖຸງ ວັດຖຸໂຕນີ້ກະໄດ້ແກ່ຜ້າ ວັດຖະເນາະ ວັດຖະນີ້ຜ້າ ກະເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ເສື້ອຜ້າອາພອນ ເຄື່ອງປະດັບ ຖ້າເປັນພະສົງສາມະເນນກະໄດ້ແກ່ພວກສະບົງຈີວອນ ຖ້າເປັນຄ ະລະຫັດກະໄດ້ແກ່ພວກເສື້ອຜ້າອາພອນ ເຄື່ອງປະດັບປະດາ ແກ້ວແຫວນເງິນຄຳສ້ອຍແຫວນ ເປັນຕົ້ນເນາະ ຂໍ້ທີແປດ ໃຫ້ທີ່ນອນທີ່ນັ່ງ ມີຕຽງ ເອີ ຟູກຕຽງ ທີ່ນອນໝອນມຸ້ງທັງຫຼາຍນີ້ນະ ອາ ທີ່ນອນໝອນມຸ້ງ ຟູກໂ ຊຟາ ອັນນີ້ກໍຈັດເຂົ້າໄປໃນທີ່ນອນເໝີດ ເຄື່ອງນອນທັງໝົດເນາະ 10 ອາວະສະຖະ ກະຄືທີ່ພັກອາໄສ ຖ້າເປັນ ອາ ຄູບາອາຈານ ກໍໄດ້ແກ່ກຸຕິວິຫານ ຫຼືວ່າຊາວບ້ານກໍເປັນເຮືອນເປັນຊານ ເວລາ ອາ ອອກຕົນຍາດ ໂຍມມີສັດທາ ກໍສ້າງກຸດຖະຫວາຍ ສ້າງວິຫານ ສ້າງສາລາ ສ້າງ ສິມ ສ້າງທາດ ພວກນີ້ເນາະ ຖ້າວ່າຊາວບ້ານກໍຄືວ່າ ເອີ ມີແຂກໄປໄທມາ ກະເຊີນໃຫ້ພັກຢູ່ທີ່ບ້ານ ອາ ຖືວ່າ ອັນນີ້ກະຖືວ່າ ຫຼືວ່າສະຫຼະບ້ານຕົວເອ ງໃຫ້ເປັນສາທາລະນະປະໂຫຍດ ເປັນໂຮງຮຽນ ໂຮງໝໍ ກະຖືວ່າການທານ ທີ່ຢູ່ອາໄສຄືກັນ ຫຼືວ່າການສ້າງສາລາຮິມທາງ ໃຫ້ຄົນໄດ້ພັກ ແວະໄປແວະມາ ໄດ້ພັກຮ້ອນພັກເຢັນ ສິບ ປະທີປັງ ໄດ້ແກ່ການໃຫ້ປະທີ ບ ມີແຕ່ກະເຕຍ ຕະກຽງ ທຽນ ຫຼອດໄຟ ປັດຈຸບັນນີ້ກະຄືຊິເປັນກ່ຽວກັບຫຼອດໄຟ ໄຟສາຍເຍືອງທາງ ກໍຈັດວ່າເປັນປະທີບ ຄືວ່າການໃຫ້ໄຟ ພວກໃຫ້ໄຟນີ້ກະເຮັດໃຫ້ຫູຕາສະຫວ່າງ ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຕາທິບເນາະ ອັນ ນີ້ວັດຖຸທານມີ 10 ປະການ ວັດຖຸທານນີ້ມີ 10 ຢ່າງ 10 ປະການ ເອີ້ນວ່າຕາມ ຕາມໄນຂອງພະສູດ ຕາມໄນຂອງພະສູດນີ້ມີ 10 ຢ່າງ ວັດຖຸທີ່ຈະໃຫ້ທານ ຖ້າຕາມພະອະພິທຳເນາະ ທານຕາມພະອະພິທຳ ກໍມີ 6 ມີ 6 ຢ່າງ ມີລູ ປະທານ ໃຫ້ທານຮູບ ເຊັ່ນ ຈັດອາຫານຫວານຄາວຢ່າງປານີດ ເຮັດງາມໆ ຈັດດອກໄມ້ງາມໆ ບູຊາພະລັດຕະນະໄຕ ຫຼືບາງຄົນເນາະ ອາ ອາຫານການກິນ ກໍແກະສະຫຼັກເປັນຮູບດອກໄມ້ ໝາກເຂືອກໍແກະເປັນ ຮູບດອກໄມ້ ແຕງໂມກໍແກະເປັນຮູບດອກໄມ້ ແມ່ນແຕ່ຫອມກໍເອົາມາຄື ເຮັດຄືດອກໄມ້ ປານີດສວຍງາມ ເນັ້ນໄປທາງສີ ມີສີງາມ ສີສັນງົດງາມຫຼາຍ ອັນນີ້ເອີ້ນວ່າລູປະທານ ໃຫ້ຮູບເປັນທານ ໃຫ້ຮູບເປັນທານ ຖ້ າ ອາ ຂໍ້ທີ 2 ຕາມພະ ຕາມພະວິໄນນີ້ ໃຫ້ທານຕາມພະວິໄນນີ້ມີ 6 ຢ່າງ ມີ ເອີ ຕາມພະອະພິທຳມີ 6 ຢ່າງ 1 ລູປະທານ ໃຫ້ຮູບເປັນທານ 2 ສັດທະທານ ສັດທະ ທີ່ໃຫ້ສຽງເປັນທານ ເຊັ່ນ ການສອນທຳມະ ສອນໜັງສືທຳມ ະ ສູດພະບາລີ ໄຫວ້ພະສູດມົນ ສາທະຍາຍທຳ ສາທະຍາຍທຳ ເຫຼົ່ານີ້ເອີ້ນວ່າໃຫ້ສຽງເປັນທານ ເຮົາໄຫວ້ພະເຊົ້າພະແລງກໍດີ ອືມ ສູດມົນກໍດີ ສາທະຍາຍທຳກໍດີ ຫຼືວ່າສອນໜັງສືທຳ ສອນທຳມະກໍດີ ອັນນີ້ກໍຈັດເຂົ້ າເປັນສັດທະທານ ໃຫ້ສຽງເປັນທານ ຫຼື ອາ ເຮົາຈະເອົາອຸປະກອນທີ່ບຳລຸງສຽງ ເຊັ່ນວ່າ ເຊັ່ນວ່າ ເຮົາໃຫ້ຢາບຳລຸງສຽງໃຫ້ພະນັກເທດ ໃຫ້ຄູບາອາຈານ ເພິ່ນທີ່ມັກສູດມົນໄຫວ້ພະ ໃຫ້ເພິ່ນໄປອົມ ຫຼືໄປກິນໃ ຫ້ສຽງດີ ອັນນີ້ກະຈັດເປັນສັດທະທານຄືກັນ ທານສຽງກັນ ສະໄໝປັດຈຸບັນນີ້ ອາ ມີຫຼາຍຢ່າງເນາະ ຢາບຳລຸງສຽງກໍມີຫຼາຍປະການ ສາມາດທານໄດ້ ຫຼືວ່າເຮົາອັດກະແຊັດທຳມະ ອືມ ກ່ຽວກັບທຳມະໄປໃຫ້ທານ ກໍຖືວ່າສັດທະທານ ເປີດສຽງດັງຂຶ້ນມາເນາະ ຫຼືວ່າພະໄຕປິດົກທີ່ເປັນແຜ່ນຊີດີ ຫຼືວ່າ USB ເນາະ ກໍສາມາດເອີ້ນວ່າສົງເຄາະເຂົ້າໄປເປັນສັດທະທານໄດ້ ຕໍ່ໄປ ເອີ ຕໍ່ໄປ ຄັນທະທານ ໃຫ້ກິ່ນເປັນທານ ຂໍ້ທີ 3 ຄັນທະ ທານ ແປວ່າໃຫ້ກິ່ນເປັນທານ ກິ່ນຫອມນັ້ນແຫຼະ ເອີ ຈູດທູບຫອມ ເອີ ຖວາຍທູບຫອມ ຈູດທູບໃຫ້ມີກິ່ນຫອມ ດອກໄມ້ຫອມເນ່ຍ ດອກໄມ້ທີ່ມີກິ່ນຫອມໄປບູຊາ ນ້ຳອົບນ້ຳຫອມ ເອົາໄປບູຊາເຈດີ ບູຊາຕົ້ນໂພ ເອີ ກໍໄດ້ຜ ະລາອານິສົງຫອມ ເກີດຊາດໃດກໍຈະມີກິ່ນຫອມ ຕໍ່ໄປຂໍ້ທີ 4 ລະສະທານ ທານລົດອາຫານ ທານລົດ ອາ ເຊັ່ນລົດອາຫານເນາະ ລົດອາຫານທີ່ມີລົດແຊບໆ ຈັ່ງພວກເຂົ້າໜົມ ພວກເຂົ້າໜົມ ລູກອົມ ລູກຮອນຕ່າງໆ ຫຼືອ າຫານການກິນທີ່ແຊບ ນ້ຳປານະ ນ້ຳຕ່າງໆ ເຄື່ອງດື່ມຕ່າງໆທີ່ມີລົດແຊບ ກະຊື່ວ່າໃຫ້ລະສະທານຄືກັນ ໃຫ້ລົດເປັນທານ ຕໍ່ໄປໂຜດຖັບພະທານ ຂໍ້ທີ 5 ໂຜດຖັບພະທານ ໃຫ້ການສຳຜັດເນາະ ໃຫ້ຜັດສະເປັນທານ ໃຫ້ຜ້ານຸ້ມໆອ່ອນໆ ໃຫ້ທີ່ນັ່ງທີ່ນອນທີ່ອ່ອນໆນຸ້ມໆ ໃຫ້ຜ້າອ່ອນໆ ເຊັ່ນຜ້າຫົ່ມ ຜ້າຄຸມ ຜ້າ ອາ ນຸ່ງກັນໜາວ ຫຼືຜ້າປູນັ່ງປູນອນ ອາ ຟູກໝອນ ຫຼືຜ້າເຊັດໂຕອ່ອນໆນຸ້ມໆ ເຫຼົ່ານີ້ເອີ້ນວ່າຜັດສະທານ ເພາະວ່າເມື່ອເຮົາສຳ ຜັດແລ້ວ ຈະຮູ້ສຶກວ່າດີ ຮູ້ສຶກວ່າດີ ອ່ອນນຸ້ມດີ ມີສຳຜັດທີ່ນິ່ມດີ ອັນນີ້ເອີ້ນວ່າຜັດສະທານ ຕໍ່ໄປຂໍ້ທີ 6 ທຳມະທານ ໃຫ້ອາລົມທີ່ດີເລີດ ຄືໃຫ້ທຳມະເປັນທານນັ້ນເອງ ໃຫ້ສະຕິໃຫ້ປັນຍາ ເອີ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮູ້ສິນຮູ້ທຳ ສາມາດໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ ໃຫ້ປຶ້ມທຳມະກໍໄດ້ ໃຫ້ຊີດີທຳມະກໍໄດ້ ຫຼືວ່າເປັນ USB ໃຫ້ທຳມະ ອັນທີ່ມີທຳມະຢູ່ໃນນັ້ນ ຫຼືຖວາຍພະໄຕປິດົກເລີຍໃຫ້ເປັນທານ ກໍຊື່ວ່າໃຫ້ທຳມະເປັນທານ ຫຼືວ່າສອນ ເທດສອນເລື່ອງສິນ ເລື່ອງທຳໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ຮູ້ ໄດ້ເກີດສະຕິເກີດປັນຍາ ເອີ້ນວ່າໃຫ້ທຳມະເປັນທານ ໃຫ້ທຳເປັນທານ ໃຫ້ປັນຍາເນາະ ໃຫ້ສະຕິໃຫ້ປັນຍາ ໃຫ້ຫູໄດ້ແຈ້ງຕາໄດ້ສະຫວ່າງ ອັນນີ້ແລ້ວເອີ້ນວ່າ ທານຕາມພະອະພິທຳ 6 ປະການ ມີຮູປະທານ ສັດທະທານ ຄັນທະທານ ລະສະທານ ໂຜດຖັບພະທານ ແລະກະທຳມະທານ ທານຕາມພະວິໄນ ມີສີ່ ເອີ້ນວ່າປັດໄຈສີ່ ໜຶ່ງ ຈີວອນ ກໍຄືເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ຜ້າຈີວອນຂອງພະສະມະນະ ຂອງພິກຂຸສາ ມະເນນ ຫຼືວ່າເສື້ອຜ້າອາພອນຂອງຄະຫັດ ທີ່ນອນໝອນມຸ້ງໄປເບີດ ກ່ຽວກັບເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມທັງຫຼາຍ ຂໍ້ທີໜຶ່ງນະ ຂໍ້ທີສອງ ປິນຕະປາຕະທານ ບິນທະບາດທານ ໃຫ້ເຂົ້ານ້ຳໂພຊະນາອາຫານ ເຄື່ອງຢູ່ຂອງກິນທັງໝົ ດ ເອີ ເຄື່ອງຢູ່ຂອງກິນທັງໝົດ ຈະເປັນເຂົ້ານ້ຳໂພຊະນາອາຫານ ນ້ຳປານະ ທຸກຢ່າງ ເອີ້ນວ່າຈັດເຂົ້າໃນປິນທະປາທະທານ ຫຼືວ່າບິນທະ ບິນທະບາດທານ ຂໍ້ທີສາມ ເສນາສະນະທານ ໃຫ້ທີ່ຢູ່ອາໄສ ຕະຫຼອດທີ່ນ ອນໝອນມຸ້ງ ອາ ຕະຫຼອດທີ່ນອນໝອນມຸ້ງ ຈະເປັນກຸຕິວິຫານ ເປັນສາລາ ເປັນເຮືອນເປັນຊານ ໃຫ້ເຂົາຢູ່ອາໄສ ຫຼືວ່າມີສັດທາສ້າງໃຫ້ສະມະນະຊີພາມໄດ້ມາພັກປະພຶດປະຕິບັດທຳ ຕະຫຼອດເຖິງວັດວາອາຮາ ມ ກະແມ່ນຈັດເຂົ້າໃນເສນາສະນະເໝີດ ໃຫ້ທີ່ດິນຈັ່ງຊີ້ ໃຫ້ດິນຈັ່ງຊີ້ ກະຈັດເປັນເສນາສະນະທານ ຂໍ້ທີສີ່ ຄິລານະທານ ໃຫ້ຢາຮັກສາໂລກ ຢາຮັກສາໂລກຕ່າງໆ ໃນເມື່ອຄົນອື່ນເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍກໍດີ ຫຼືວ່າບໍ່ເຈັບ ໄຂ້ ເຮົາເອົາໄປທານກໍໄດ້ ເພື່ອປ້ອງກັນໂລກໄພໄຂ້ເຈັບໃນອະນາຄົດ ແລະ ກະຈະເປັນຜູ້ບໍ່ມີໂລກ ພວກທີ່ໃຫ້ຢາເປັນທານ ອັນນີ້ຕາມພະວິໄນເນາະ ມີການໃຫ້ທານສີ່ປະການ ໜຶ່ງ ເອີ ໃຫ້ຈີວອນ ໃຫ້ ສອງ ໃຫ້ບິ ນທະບາດ ສາມ ໃຫ້ເສນາສະນະທີ່ຢູ່ ຫ້າ ໃຫ້ຄິລານະເພສັດ ກໍຄືຢາຮັກສາໂລກ ອັນນີ້ວັດຖຸໃນການໃຫ້ທານ ເຮັດໃຫ້ເກີດບຸນເກີດກຸສົນ ຄົນເຮົາເກີດມາໂລກຕ້ອງອະນຸເຄາະກັນຈັ່ງຊີ້ ວັນນີ້ເວົ້າເລື່ອງທານ ຂໍ້ໃ ຫຍ່ໆໃນການໃຫ້ທານ ກໍມີສອງຢ່າງ ສອງຢ່າງສອງປະການ ໜຶ່ງ ປາຕິປຸກຄະລິກະທານ ປາຕິປຸກຄະລິກະທານເນາະ ສອງ ສັງຄະທານ ຂໍ້ທີໜຶ່ງ ປາຕິປຸກຄະລິກະທານນັ້ນ ແປວ່າທານທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງບຸກຄົນ ຄືທານຕາມຄວາມຊອບໃຈຂອງເຮົາ ເຮົາມັກອົງໃດ ຊອບອົງໃດ ເຮົາກໍໄປຖວາຍອົງນັ້ນ ເອີ້ນວ່າໃຫ້ທານສະເພາະ ສອງ ສັງຄະທານ ອັນນີ້ຖວາຍທານໄປບໍ່ສະເພາະເຈາະຈົງຄົນ ຖວາຍສົງ ຖວາຍເປັນຂອ ງສາທາລະນະ ຂອງລວມໝູ່ຈັ່ງຊີ້ ກໍເອີ້ນວ່າສັງຄະທານ ເຈດຕະນາຈະຕ່າງກັນ ຄົນທີ່ໃຫ້ເປັນແບບປາຕິບຸກຄະລິກະທານນີ້ ເຈດຕະນາສັດທາຈະໜ້ອຍ ສຳລັບຄົນທີ່ໃຫ້ເປັນສັງຄະທານນັ້ນ ຈະເຈດຕະນາສັດທ າກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານ ບໍ່ເລືອກທີ່ຮັກມັກທີ່ຊັງ ອາ ຕໍ່ໄປນີ້ຈະໄດ້ອະທິບາຍໄປແຕ່ລະຂໍ້ເນາະ ຂໍ້ທີໜຶ່ງ ເອີ້ນວ່າປາຕິບຸກຄະລິກະທານ ທານທີ່ທາຍົກສະເພາະເຈາະຈົງຖວາຍບຸກຄົນ ອໍ ມີເຖິງ 14 ມີເຖິງ 14 ຈຳພວກ ລ ອງຟັງເບິ່ງວ່າ ໜຶ່ງ ອາ ຖວາຍແກ່ພະພຸດທະເຈົ້າ ສອງ ຖວາຍແກ່ພະປັດເຈກະພຸດທະເຈົ້າ ສາມ ຖວາຍແກ່ ອາ ພະອໍລະຫັນ ສີ່ ອາ ສາມ ຖວາຍແກ່ພະອໍລະຫັດຕະມັກບຸກຄົນ ສາມນີ້ ຖວາຍແກ່ພະອໍລະຫັດຕະມັກບຸກ ຄົນ ສີ່ ຖວາຍແກ່ພະອໍລະຫັນ ອາ ພະອໍລະຫັດຕະຜົນບຸກຄົນ ຫ້າ ຖວາຍແກ່ພະອະນາຄາມິມັກບຸກຄົນ ຫົກ ຖວາຍແກ່ພະອະນາຄາມິຜົນບຸກຄົນ ເຈັດ ຖວາຍແກ່ພະສະກະທາຄາມິມັກບຸກຄົນ ແປດ ຖວາຍແກ່ພະສະກະ ທາຄາມິຜົນບຸກຄົນ ເກົ້າ ຖວາຍແກ່ພະໂສດາປັດຕິມັກບຸກຄົນ 10 ຖວາຍແກ່ພະໂສດາປັດຕິຜົນບຸກຄົນ 11 ຖວາຍແກ່ນັກບວດນອກສາສະໜາ ຜູ້ໄດ້ຊານອະພິນຍາ 12 ຖວາຍແກ່ປຸຖຸຊົນຜູ້ມີສິນ 13 ຖວາຍແກ່ປຸຖຸຊົນຜູ້ທຸສິນ ບໍ່ມີສິນ 14 ຖວາຍແກ່ສັດເດຍລະສານ ນີ້ ມີເຖິງ 14 ຢ່າງ ຖວາຍສະເພາະນີ້ນະ ຖວາຍສະເພາະເຈາະຈົງນີ້ມີເຖິງ 14 ຢ່າງ ບາດນີ້ເວົ້າເລື່ອງອານິສົງຂອງການຖວາຍແຕ່ລະບຸກຄົນ ມີອານິສົງຫຼາຍໜ້ອຍປານໃດ ໃ ນທັກຂິນາວິສຸດ ໃນທັກຂິນາວິພັງຄະສູດ ອຸປະລິປັນນາດ ເພິ່ນໄດ້ສະແດງອານິສົງໄວ້ ຂໍ້ທີໜຶ່ງ ບຸກຄົນໃຫ້ທານແກ່ສັດເດຍລະສານ ໄດ້ອານິສົງ ເອີ 500 ຊາດ ອານິສົງ 500 ຄືມີອາຍຸ ອາຍຸ ວັນນະ ສຸຂະ ພະລະ ແລະ ປະຕິພາ ນ ຢ່າງລະ 100 ລວມແລ້ວ ເອີ ຫ້າຢ່າງ ກໍຫ້າຮ້ອຍຊາດ ອານິສົງຫ້າຮ້ອຍຊາດ ອັນນີ້ໃຫ້ທານແກ່ສັດເດຍລະສານ ກໍມີອານິສົງ ກໍບໍ່ຄວນມອງຂ້າມຄືກັນເນາະ ແຕ່ວ່າບາງຄົນອາດຈະບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າ ໃຫ້ແກ່ສັດເດຍລະ ສານເຮັດຈັ່ງໃດ ຕ້ອງໃຫ້ດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບເດີ້ ເຮົາຕ້ອງເອົາຂອງນັ້ນວາງໄວ້ ບໍ່ແມ່ນຫວ່ານໃຫ້ ຈັບໃຫ້ ຖິ້ມໃຫ້ ເຮົາຕ້ອງເຄົາລົບໃນທານ ເຄົາລົບໃນຜູ້ຮັບ ເຮົາເອົາຂອງທີ່ຈະໃຫ້ ຈະເປັນເຂົ້າເປັນຫຍັງ ນ້ຳກໍດີ ເອົາໄປວາງໄວ້ ມີເຈດຕະນາທີ່ຈະໃຫ້ທານເນາະ ບໍ່ແມ່ນ ຕັ້ງຖິ້ມໃຫ້ຂວ້າງໃຫ້ ຂໍ້ທີສອງເນາະ ທີສອງນີ້ ໃຫ້ແກ່ປຸຖຸຊົນຜູ້ບໍ່ມີສິນ ຄືຄົນທຳມະດາທົ່ວໄປ ບໍ່ມີສິນບໍ່ມີທຳຫຍັງ ທຳມະດາ ກໍໄດ້ອານິສົງ 1,000 ຊາດ ໂ ອ້ ບໍ່ແມ່ນທຳມະດາຄືກັນເດີ້ ອານິສົງໄດ້ຕັ້ງພັນພຸ້ນ ໄດ້ພັນຊາດ ໃຫ້ທານແກ່ຄົນທົ່ວໆໄປແຫຼະ ຄົນທຸກໄຮ້ເຂັນໃຈ ທີ່ບໍ່ມີສິນບໍ່ມີທຳ ເອີ ຄົນທົ່ວໆໄປ ກໍຍັງໄດ້ 1,000 ຊາດແຫຼະ ສາມ ໃຫ້ທານແກ່ປຸຖຸຊົນຜູ້ມີສິນ ອ້າວ ບາດນີ້ຜູ້ ຮັກສາສິນ ຈະເປັນສິນ 5 ສິນ 8 ເອີ ສິນສອງ ສິນ 10 ສິນສອງຮ້ອຍຊາວເຈັດນະ ກໍໄດ້ອານິສົງແສນຊາດເລີຍທີດຽວ ເນ່ຍ ຂຶ້ນມາຢ່າງໃຫຍ່ເລີຍເນາະ ໃຫ້ທານແກ່ປຸຖຸຊົນຜູ້ຜູ້ມີສິນ ກໍຄືຄົນຮັກສາສິນນັ້ນແຫຼະ ຮັກສາສິ ນ 5 ສິນ 8 ເປັນປະຈຳ ຫຼືວ່າຖວາຍແກ່ພະພິກຂຸສາມະເນນຜູ້ມີສິນ ກໍໄດ້ອານິສົງ 1 ແສນຊາດ ເກີດເຖິງແສນເທື່ອ ສີ່ ໃຫ້ທານແກ່ນັກບວດນອກສາສະໜາ ຜູ້ໄດ້ຊານອະພິນຍາ ອັນນີ້ນີ້ ນັກບວດນອກສາສະໜາ ເຊັ່ນວ່ າ ແຕ່ກ່ອນມີນັກບວດ ປະລິພາຊົກ ອ່າ ພວກປະລິພາຊົກ ເຂົາເຈົ້າກໍຈະເລີນຊານເດ ຈະເລີນຊານໄດ້ຊານອະພິນຍາ ເຫາະເຫີນເດີນອາກາດ ອານິສົງແຮງຄືກັນ ອັນນີ້ກໍໄດ້ແສນໂກດຊາດພຸ້ນນະ ໂອ ອັນມີສິນນີ້ ກໍຂຶ້ນມາຕັ້ງແສນຊາດ ບັດນີ້ມີຄຸນນະທຳ ມີຊານອະພິນຍາເພີ່ມເຂົ້າໄປອີກ ອານິສົງໄປເຖິງແສນໂກດຊາດ ແສນໂກດຊາດເລີຍ ຂໍ້ທີຫ້າ ໃຫ້ທານແກ່ບຸກຄົນຜູ້ບັນລຸໂສດາປັດຕິມັກຈົນເຖິງພະພຸດທະເຈົ້າ ອານິສົ ງນັບຊາດບໍ່ໄດ້ ໂຫ ອັນນີ້ນັບບໍ່ໄດ້ນີ້ ແຮງ ແຮງພິລຶກຫຼາຍ ພະອະລິຍະບຸກຄົນນີ້ ຜູ້ໝົດກິເລດເນາະ ມີກິເລດເບົາບາງ ຈົນໝົດກິເລດ ຈົນໝົດກິເລດເລີຍ ອານິສົງນັບບໍ່ໄດ້ ຄ້າຍໆແມ່ນ້ຳໃນມະຫາສະໝຸດ ເຮົາບໍ່ສາມ າດຈະຕັກຈະຕວງວ່າເທົ່ານັ້ນຄຸ ເທົ່ານັ້ນແກນລອນໄດ້ ຂໍ້ທີຫົກ ໃຫ້ທານແກ່ພະພຸດທະເຈົ້າ ມີອານິສົງຫຼາຍກວ່າໃຫ້ທານແກ່ບຸກຄົນຕ່າງໆ ຕາມທີ່ກ່າວມາແລ້ວ ໂດຍສະເພາະພະພຸດທະເຈົ້າແລ້ວ ຈະມີອານິສົງ ຫຼາຍທີ່ສຸດ ຈົນນັບຄະນະນາບໍ່ໄດ້ ບຸກຄົນທຳບຸນໃຫ້ທານໃນຄົນຕ່າງໆ ຕາມທີ່ກ່າວມານັ້ນ ຈະໄດ້ອານິສົງຕ່າງກັນ ເພາະທ່ານເຫຼົ່ານັ້ນມີສິນ ສະມາທິ ປັນຍາຕ່າງກັນນັ້ນເອງ ເອີ ມີອານິສົງບໍ່ທໍ່ກັນ ເພາະວ່າມີຄຸນ ນະທຳຕ່າງກັນ ຈັ່ງຊັ້ນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບສິນ ສະມາທິ ປັນຍາ ຂອງແຕ່ລະທ່ານ ເອີ້ນວ່າປາຕິບຸກຄະລິກະທານນີ້ ບໍ່ແນ່ນອນເນາະ ບໍ່ແນ່ນອນ ອັນນີ້ຂໍ້ທີ 2 ສັງຄະທານເນາະ ອັນນີ້ທານມີ 2 ແບບເນາະ ປາຕິບຸກຄະລິກະທານ ຂໍ້ ທີ 2 ນີ້ກໍສັງຄະທານ ສັງຄະທານນີ້ຄືທານທີ່ຖວາຍບໍ່ເຈາະຈົງຜູ້ຮັບ ຖວາຍແກ່ພະທັງໝົດ ອືມ ແມ້ພະອົງດຽວກໍຮັບໄດ້ເນາະ ຮັບສັງຄະທານໄດ້ ສ່ວນວັດຖຸທານຈະເປັນອີ່ຫຍັງກໍໄດ້ ທີ່ເຫັນວ່າເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຜູ້ຮັ ບ ສົມຄວນແກ່ພະສະມະນະສາຮູບ ກໍຖືວ່າໃຫ້ທານໄດ້ໝົດທຸກຢ່າງ ບໍ່ໄດ້ເລືອກ ຂໍໃຫ້ວ່າບໍ່ຜິດວິໄນຂອງເພິ່ນກໍໃຊ້ໄດ້ ສັງຄະທານນີ້ ເພິ່ນບອກວ່າມີ 7 ຢ່າງ ສັງຄະທານມີ 7 ຢ່າງ ປາຕິບຸກຄະລິກະທານ 14 ຢ່າງ ສັງຄ ະທານ 7 ຢ່າງ 1 ຖວາຍສັງຄະທານແກ່ພະພິກຂຸສົງ ແລະ ພິກຂຸນີສົງທັງສອງຝ່າຍ ມີພະພຸດທະເຈົ້າເປັນປະທານ ເປັນປະມຸກ ເປັນປະທານ ອັນນີ້ນີ້ ຖວາຍສັງຄະທານແກ່ພະພິກຂຸສົງ ແລະ ພິກຂຸນີສົງທັງສອງຝ່າຍ ແລ້ວກະນິມົນພະພຸດທະເຈົ້າມາເປັນປະທານ ສອງ ເອີ ຖວາຍສັງຄະທານແກ່ພະພິກຂຸສົງ ແລະ ພິກຂຸນີສົງທັງສອງຝ່າຍ ບໍ່ມີພະພຸດທະເຈົ້າເປັນປະທານ ອັນນີ້ນີ້ ເອົາສະເພາະພິກຂຸສົງ ພິກຂຸນີສົງ ສອງຝ່າຍ ແຕ່ ບໍ່ໄດ້ນິມົນພະພຸດທະເຈົ້າ ສາມ ສັງຄະທານທີ່ຖວາຍແກ່ພະພິກຂຸສົງຝ່າຍດຽວ ອາ ທານທີ່ຖວາຍແກ່ພະພິກຂຸສົງຝ່າຍດຽວ ຂໍ້ທີສາມ ຄືບໍ່ ບໍ່ເອົາພິກຂຸນີສົງເນາະ ຂໍ້ທີສີ່ ອາ ທານທີ່ຖວາຍແກ່ພິກຂຸນີສົງຝ່າຍດຽວ ເອົ າພິກຂຸນີສົງຢ່າງດຽວ ບໍ່ເອົາພະພິກຂຸສົງ ຫ້າ ອາ ຖວາຍທານແກ່ພິກຂຸ ແລະ ພິກຂຸນີສົງຕາມຈຳນວນທີ່ຕ້ອງການ ຈຳນວນທີ່ຕ້ອງການທີ່ພະສົງທັງສອງຝ່າຍຈັດມາໃຫ້ ອັນນີ້ເຮົາໄປນິມົນ ເຮົາ ເຮົາໄປຂໍພະຈາກ ພິກຂຸ ພິກຂຸນີສົງ ຕາມທີ່ເພິ່ນຈັດໃຫ້ ເພິ່ນຈັດໃຫ້ເທົ່າໃດ ສອງອົງ ສາມອົງ ສີ່ອົງ ຫ້າອົງ ສິບອົງ ຊາວອົງ ກະແລ້ວແຕ່ເພິ່ນ ກະແລ້ວແຕ່ເພິ່ນເນາະ ອັນນີ້ກະເປັນສັງຄະທານຄືກັນ ຫົກ ອາ ຖວາຍທານແກ່ພະພິກຂຸສົງ ຕາມຈຳນວນທີ່ຕ້ອງການ ທີ່ພະພິກຂຸສົງຈັດໃຫ້ ເຮົາມີສັດທາ ເຮົາໄປຂໍ ໄປຂໍພະຈາກ ພະສົງ ເພິ່ນຈັດໃຫ້ເທົ່າໃດ ກໍແມ່ນເອົາເທົ່ານັ້ນ ເພິ່ນຈັດໃຫ້ໜຶ່ງອົງກໍເອົາໜຶ່ງອົງ ເຂົາຈັດໃຫ້ສອງອົງສາມອົງ ບໍ່ແມ່ນຊິຕ້ອ ງກຳນົດວ່າສີ່ອົງເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ແມ່ນເດີ້ ແລ້ວແຕ່ເພິ່ນຊິຈັດໃຫ້ ກໍຖືວ່າໄດ້ໝົດ ເພາະເປັນຕົວແທນຂອງສົງ ຂໍ້ທີເຈັດ ເອີ ທານທີ່ຖວາຍແກ່ພິກຂຸນີສົງ ຕາມຈຳນວນທີ່ຕ້ອງການ ທີ່ພະສົງ ເອີ ພະພິກຂຸນີສົງຈັດໃຫ້ ເພິ່ນຈັ ດໃຫ້ເທົ່າໃດ ພິກຂຸນີສົງຈັດໃຫ້ເທົ່າໃດ ກໍແມ່ນເອົາເທົ່ານັ້ນ ຈະເປັນພະພິກຂຸນີອົງໜຶ່ງ ສອງອົງ ກໍໄດ້ໝົດເນາະ ກໍໄດ້ຄືກັນໝົດ ບໍ່ແມ່ນຈະຕ້ອງກຳນົດເທົ່ານັ້ນເທົ່ານີ້ອົງ ປັດຈຸບັນນີ້ ບາງທ່ານອາດຈະບໍ່ຄິດວ່າໂຕ ເອງໄປຖວາຍສັງຄະທານ ແຕ່ວ່າຈະຕ້ອງນິມົນ ອາຈານອົງນັ້ນ ຄູບາອົງນີ້ມາ ບໍ່ແມ່ນຈັ່ງຊັ້ນເນາະ ຕ້ອງບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ສົນໃຈ ຜູ້ຮັບຈະເປັນໃຜກໍຢ່າ ອາ ຈະເປັນໃຜກໍບໍ່ຕ້ອງໄປສົນໃຈ ແລ້ວແຕ່ເພິ່ນຊິຈັດໃຫ້ ຈະເປັນຈົວ ກໍຢ່າ ອາ ກໍຄືວ່າເປັນສົງເບີດເນາະ ເປັນຂອງສົງເບີດ ຢ່າງກໍລະນີເຮົາໃສ່ບາດ ເພິ່ນມາບິນທະບາດມານີ້ ເຮົາກໍສາມາດໃສ່ເປັນຂອງສົງໄດ້ ບໍ່ເຈາະຈົງອົງໃດຈັ່ງຊີ້ ພະພຸດທະເຈົ້ານີ້ຈະສັນລະເສີນທີ່ສຸດສັ ງຄະທານນີ້ ພະພຸດທະອົງນີ້ສັນລະເສີນສັງຄະທານວ່າເປັນທານອັນເລີດ ເອີ ໃນສະໄໝໜຶ່ງ ໃນສະໄໝໜຶ່ງ ພະພຸດທະອົງປະທັບຢູ່ທີ່ປາສາດທີ່ສ້າງດ້ວຍອິດ ໃກ້ໝູ່ບ້ານນາທິກະ ຄັ້ງນັ້ນເນາະ ພໍ່ຄ້າຄົນ ພໍ່ຄ້າໄມ້ຜູ້ໜຶ່ ງເຂົ້າໄປເຝົ້າພະພຸດທະເຈົ້າ ຖວາຍບັງຄົມແລ້ວກໍນັ່ງຢູ່ທີ່ຄວນສ່ວນຂ້າງໜຶ່ງ ເມື່ອນັ່ງແລ້ວກໍໄດ້ທູນຖາມພະພຸດທະເຈົ້າວ່າ ອ່າ ທູນຖາມພະພຸດທະເຈົ້າກ່ຽວກັບສັງຄະທານເນາະ ກ່ຽວກັບທານນີ້ແຫຼະ ພະພຸດ ທະອົງໄດ້ຕັດຖາມວ່າ ດູກ່ອນຄະຫະບໍດີ ທານໃນສະກຸນທ່ານຍັງໃຫ້ຢູ່ຫຼືບໍ່ ຄະບໍດີນັ້ນທູນວ່າ ຂ້າພະອົງຍັງໃຫ້ທານໃນສະກຸນຢູ່ສະເໝີ ບໍ່ເຄີຍຂາດ ໄດ້ຖວາຍແກ່ພະທຸດົງ ແກ່ພະອະລິຍະເຈົ້າທັງຫຼາຍ ອັນຄະບໍດີວ່ າແນວນັ້ນເນາະ ຫຼືວ່າພໍ່ຄ້າໄມ້ເພິ່ນວ່າຈັ່ງຊັ້ນ ພະພຸດທະເຈົ້າຕັດ ຕັດຕອບວ່າ ຄະບໍດີ ການທີ່ທ່ານເປັນຄະຫັດຄອງເຮືອນຢູ່ ຈະຮູ້ວ່າພະພິກຂຸນັ້ນ ພະພິກຂຸຮູບໃດຮູບໜຶ່ງເປັນຜູ້ຮັກສາທຸດົງ ຫຼືວ່າເປັນພະອະລິຍະ ບຸກຄົນນັ້ນ ເປັນໄປໄດ້ຍາກ ຄືວ່າຈະບໍ່ສາມາດຈະຮູ້ເລີຍວ່າຜູ້ນັ້ນເປັນພະທຸດົງ ເປັນພະອະລິຍະ ເພາະວ່າຄະລາວາດຜູ້ຄອງເຮືອນນີ້ຈະຮູ້ໄດ້ຍາກ ຄືຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ຮູ້ໄດ້ຍາກນັ້ນເອງນະ ພະອົງກະເລີຍບ ອກວ່າ ອືມ ບາງເທື່ອບາງຄາວ ອ່າ ເຫັນເຮັດຄື ເຮັດຄືຊື່ໆ ແຕ່ວ່າບໍ່ແມ່ນກະມີ ພະພິກຂຸບາງອົງຖືທຸດົງ ແຕ່ວ່າມີໃຈຟຸ້ງຊ່ານ ຖືຕົວ ປາກກ້າເວົ້າຫຼາຍ ຂາດສະຕິສຳປະຊັນຍະ ມີຈິດບໍ່ໝັ້ນຄົງ ພິກຂຸນັ້ນກໍຖືກຕິຕຽນເພ າະ ເອີ ຂໍ້ນັ້ນເປັນເຫດ ກໍໝາຍຄວາມວ່າ ອ່າ ບໍ່ ບໍ່ ອ່າ ບໍ່ໜ້າທີ່ວ່າຈະເປັນ ຈັດ ຈັດເປັນພະທຸດົງ ເພາະວ່າພະທຸດົງເປັນພະກຳຈັດກິເລດ ຂັດເກົາກິເລດ ອັນນີ້ໄປຢູ່ປ່າແລ້ວຟຸ້ງຊ່ານ ຫຼືວ່າເດີນທຸດົງຟຸ້ງຊ່ານໄປ ບໍ່ສຳ ລວມ ບໍ່ມີສະຕິສຳປະຊັນຍະ ອັນນີ້ກໍບໍ່ໜ້າຈະຈັດເປັນພະທຸດົງ ແລ້ວກໍພະກຳມະຖານເນາະ ພະກຳມະຖານ ອ່າ ບາງອົງກໍ ອ່າ ສັກວ່າໄປນັ່ງຢູ່ຕາມປ່າຕາມດົງ ອ່າ ແຕ່ວ່າຈິດໃຈກໍຟຸ້ງຊ່ານ ຟຸ້ງຊ່ານຢູ່ຄືເກົ່າ ແລ້ວກໍ ບໍ່ຮັກສາທຳມະວິໄນ ອັນນີ້ກໍ ກໍບໍ່ໜ້າຈະຈັດເປັນພະກຳມະຖານຄືກັນ ພຸດທະອົງກໍເລີຍບອກວ່າ ອ່າ ທ່ານຄະຫະບໍດີ ເຊີນທ່ານຖວາຍສັງຄະທານເຖີດ ເພາະວ່າເມື່ອທ່ານຖວາຍສັງຄະທານຢູ່ ຈິດໃຈຈັກເຫຼື້ອມໃ ສ ທ່ານຜູ້ມີຈິດເຫຼື້ອມໃສແລ້ວ ອ່າ ຕາຍໄປຈະໄດ້ເຂົ້າສູ່ສຸຄະຕິໂລກສະຫວັນ ເພິ່ນຊັກຊວນ ໃຫ້ພໍ່ຄ້າໄມ້ ຫຼືວ່າຄະບໍດີຜູ້ນີ້ນະ ເຈົ້າຢ່າໄປສົນໃຈພະທຸດົງ ພະກຳມະຖານເລີຍ ພະອະລິຍະເຈົ້າເລີຍ ເຈົ້າບໍ່ຮູ້ດອກ ເ ຈົ້າເບິ່ງໄປກໍບໍ່ຮູ້ ຮູ້ແຕ່ທາງນອກ ທາງໃນບໍ່ຮູ້ ບາງເທື່ອກ້ຽງແຕ່ນອກ ທາງໃນເປັນໝາກເດື່ອກໍມີ ສະນັ້ນການທີ່ຖວາຍສັງຄະທານນະ ມີອານິສົງຫຼາຍ ມີອານິສົງຫຼາຍກວ່າປາຕິບຸກຄະລິກະທານ ເຮົາມັກອົງໃດ ໄປຖວາຍອົງນັ້ນ ບາງເທື່ອ ເອີ ອານິສົງບໍ່ຫຼາຍ ເພາະຄຸນນະທຳບໍ່ຫຼາຍ ໃຫ້ຖວາຍເປັນສັງຄະທານ ເພິ່ນແນະນຳນັ້ນ ເອີ ພະພຸດທະອົງນີ້ຊົງສັນລະເສີນສັງຄະທານຫຼາຍ ວ່າມີຜົນຫຼາຍ ມີອານິສົງຫຼາຍ ນັບພັນລະ ນາບໍ່ໄດ້ ກວ່າຖວາຍບຸກຄົນ ອ່າ ສາເຫດທີ່ພະອົງຊົງແນະນຳໃຫ້ຖວາຍສັງຄະທານນັ້ນ ກໍເພາະເພິ່ນຊົງເຫັນປະໂຫຍດວ່າ ຫາກພຸດທະບໍລິສັດ ມີຈິດໃຈເຫຼື້ອມໃສໃນບໍວອນພຸດທະສາສະໜາ ບໍລິຈາກທານແກ່ພ ະພິກຂຸສົງ ຜູ້ປະຕິບັດດີ ປະຕິບັດຊອບ ປະຕິບັດຕົງ ກໍຍ່ອມປະສົບບຸນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໄພສານ ບໍ່ສາມາດຈະຄະນະນາໄດ້ ເໝືອນມະຫາສະໝຸດ ບໍ່ສາມາດຈະປະມານໄດ້ວ່າ ເອີ ເທົ່ານັ້ນແກນລອນ ເທົ່ານັ້ນຄຸ ເທົ່ານັ້ນຫ າບ ມັນຫຼາຍອີ່ຫຼີ ມະຫາສະໝຸດນີ້ ອານິສົງຂອງການຖວາຍທານ ກໍຈັ່ງຊັ້ນ ກໍເນື່ອງຈາກວ່າ ຖ້າບຸກຄົນຖວາຍທານໃນບຸກຄົນໄປແລ້ວ ມີອານິສົງ ມີຜົນບໍ່ແນ່ນອນ ເອີ ກໍຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າ ອ່າ ຂຶ້ນຢູ່ກັບ ອັນ ຜູ້ທີ່ຮັບນັ້ນ ເປັນຄຸນ ເປັນຄົນມີສິນ ມີຄຸນນະທຳມາກໜ້ອຍເທົ່ານັ້ນເອງ ຖ້າໄປຖວາຍແກ່ຜູ້ທີ່ທຸສິນ ກໍມີອານິສົງ ຜະລານິສົງໜ້ອຍລົງ ຢ່າງທີ່ເວົ້າຜ່ານມານັ້ນ ເພາະນັ້ນ ອານິສົງຂຶ້ນໆລົງໆ ບໍ່ແນ່ນອນ ອ່າ ໃນຂໍ້ນີ້ເນາະ ມີເລື່ອງທີ່ສະແດ ງໄວ້ໃນ ສະແດງເຖິງກຸສົນຜົນທານ ທີ່ຖວາຍແກ່ຜູ້ມີສິນ ແລະ ຜູ້ທຸສິນ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ເລື່ອງຂອງເທບພະບຸດສອງອົງ ຊື່ວ່າ ອັງກຸລະເທບພະບຸດ ແລະ ອິນທະກະເທບພະບຸດ ເປັນສ່ຽວກັນເນາະ ອັງກຸລະເທບພະບຸດ ຕ ອນຍັງເປັນມະນຸດ ໄດ້ເຮັດບຸນໃຫ້ທານ

ຕອນຍັງເປັນມະນຸດນີ້ ໄດ້ຖວາຍເຂົ້າຈອງໜຶ່ງ ແກ່ພິກຂຸຜູ້ມີສິນ ເປັນພະທັກຂິ ເປັນພະທັກຂິໄນຍະບຸກຄົນ ນາມວ່າ ອະນຸລຸດທະເຖລະ ຕາຍໄປ ໄດ້ໄປເກີດບົນສະຫວັນຊັ້ນດາວະດຶງສາ ເວລາມາເຝົ້າພຸດທະເຈົ້ າ ກໍໄດ້ນັ່ງຢູ່ຂ້າງຂວາ ເມື່ອເທວະດາອົງອື່ນມາ ກໍບໍ່ຕ້ອງຖອຍອອກໄປແຕ່ປະການໃດ ອິນທະກະເທບພະບຸດເມື່ອຈະສະດຸດີ ອ່າ ທ່ານຜູ້ມີສິນ ເປັນທັກຂິໄນຍະບຸກຄົນ ຈຶ່ງກາບທູນວ່າ ພືດທີ່ ພືດເປັນຈຳນວນຫຼວງ ຫຼາຍ ທີ່ບຸກຄົນຫວ່ານແລ້ວໃນນາດອນ ໃນນາຂີ້ກະຕ່າຍ ນາດອນ ນາເຮື້ອ ຍ່ອມບໍ່ມີຜົນໄພບູນ ທັງຍັງ ເຮັດໃຫ້ຊາວນາຍິນດີບໍ່ໄດ້ສັນໃດ ທານຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ທີ່ບຸກຄົນຕັ້ງໄວ້ໃນໝູ່ຄົນຜູ້ທຸສິນ ຍ່ອມ ອານິສົງຍ່ອມ ບໍ່ໄພບູນ ທັງບໍ່ຍັງທາຍົກຜູ້ໃຫ້ທານຍິນດີໄດ້ ຄືບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ທາຍົກຜູ້ໃຫ້ທານຍິນດີໄດ້ເລີຍ ສັນນັ້ນເໝືອນກັນ ເອົາພືດຈຳນວນເລັກໆນ້ອຍໆ ທີ່ບຸກຄົນຫວ່ານໃນນາດີ ເມື່ອຝົນຕົກລົງມາຕາມລະດູການ ຜົນກໍ ຍ່ອມເຮັດໃຫ້ຊາວນາຊື່ນອົກດີໃຈ ເຂົ້າກ້າງາມ ໄດ້ຜົນຜະລິດຫຼາຍ ສັກກາລະຈຳນວນເລັກນ້ອຍ ທີ່ທາຍົກຖວາຍແກ່ທ່ານຜູ້ມີສິນ ພະອະລິຍະບຸກຄົນ ເປັນຕົ້ນ ຍ່ອມໄດ້ອານິສົງຍິ່ງໃຫຍ່ໄພສານ ເຮັດໃຫ້ ອ່າ ຜູ້ຖວ າຍທານນັ້ນ ເກີດພະລານິສົງ ແລະ ຍິນດີປີດາ ຈຳນວນຍິ່ງໃຫຍ່ເລີຍ ອັນນີ້ກໍສະແດງເຖິງວ່າ ທານແກ່ຜູ້ທີ່ມີສິນກັບບໍ່ມີສິນເນາະ ຈະອານິສົງຕ່າງກັນ ກ່ຽວກັບປາຕິບຸກຄະລິກທານ ຜູ້ທີ່ໃຫ້ທານນັ້ນຕ້ອງປະກອບດ້ ວຍເຈດຕະນາໃນການທັງສາມ ໃຫ້ທານຈະມີພະລະອານິສົງຫຼາຍ ມີອານິສົງຫຼາຍ ມີຜົນຫຼາຍ ການໃຫ້ທານນັ້ນຕ້ອງມີເຈດຕະນາເປັນປະທານ ເປັນເບື້ອງໜ້າ ເຈດຕະນາໃນການທຳບຸນນັ້ນມີ 3 ຄື ອ່າ ປຸບພະເ ຈດຕະນາ ຄືເຈດຕະນາທີ່ເກີດຂຶ້ນກ່ອນທີ່ຈະຖວາຍທານ ມີຄວາມຕັ້ງໃຈໄວ້ດີ ມີຈິດແນ່ວແນ່ ອ່າ ບໍ່ໃຫ້ມີຫຍັງມາຂັດມາຂວາງໃນຄວາມຕັ້ງໃຈ ຢ່າໃຫ້ຄວາມເສຍໃຈຕັ້ງເກີດຂຶ້ນເນາະ ອືມ ມີເຈດຕະນາແນ່ວແ ນ່ວ່າຈະໃຫ້ທານ ບຸນກໍເກີດຂຶ້ນແລ້ວເນາະ 2 ມຸນຈະເຈດຕະນາ ເຈດຕະນາທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນ ຕອນກຳລັງຖວາຍທານ ໃຫ້ເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈຂອງຜູ້ໃຫ້ທານນັ້ນຜ່ອງໃສ ມີກຳລັງ ອ່າ ຢ່າງເຊັ່ນວ່າ ເຮົາກຳ ເຮົາກຳ ລັງທຳຊັບທີ່ບໍ່ມີສາລະແກ່ນສານ ໃຫ້ເປັນຊັບທີ່ມີສາລະແກ່ນສານ ເປັນການຝັງຂຸມຊັບ ກະຄືບຸນໃຫ້ຕິດຕາມ ມີປົກກະຕິຕິດຕາມໄປໃນພົບທຸກຊາດ ຄືວ່າໃນຂະນະໃຫ້ທານ ຂະນະປະເຄນ ເຄນເຄື່ອງເຄນຂອງ ຢູ່ ທຳຈິດໃຈໃຫ້ແຊ່ມຊື່ນເບີກບານ ອ່າ ແຊ່ມຊື່ນເບີກບານ ບໍ່ໃຫ້ຈິດໃຈ ບໍ່ໃຫ້ໂທສະ ໂລພະ ອ່າ ຄວາມຂີ້ຖີ່ຂີ້ໜຽວມາຄອບງຳຈິດໃຈໄດ້ ດີໃຈ ໂອ້ ທານທີ່ເຮົາໄດ້ໃຫ້ດີແລ້ວ ໃຫ້ແກ່ພະສະມະນະຊີພາມ ໄດ້ປູກໄດ້ຝັງ ໄວ້ໃນພະພຸດທະສາສະໜາ ດີໃຈເນາະ ສາມ ອັບປະລະເຈດຕະນາ ຄືເຈດຕະນາທີ່ເກີດຂຶ້ນພາຍຫຼັງການຖວາຍທານໄປແລ້ວ ເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈເບີກບານ ຈະເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈຫໍ່ຫ່ຽວ ຫໍ່ຫ່ຽວ ເສຍດາຍເຂົ້າຂອງເ ງິນຄຳ ໃຫ້ຄວາມຂີ້ຖີ່ຂີ້ໜຽວ ຄວາມໂກດ ຄວາມໂລບ ຄວາມຫຼົງຄອບງຳ ໃຫ້ນຶກເຖິງກຸສົນຜົນທານຢູ່ເລື້ອຍໆ ເອີ້ນວ່າ ຈາຄານຸສະຕິ ຖ້າຜູ້ໃດໄດ້ໃຫ້ທານຄົບ ເອີ ຄົບ 3 ຢ່າງນີ້ ກະຜູ້ນັ້ນກະຈະໄດ້ພະລະອານິສົງຍິ່ງ ໃຫຍ່ເນາະ ຖ້າ ຖ້າ ຖ້າມີປຸບພະເຈດຕະນາດີ ຈະໄດ້ຮັບຜົນດີໃນປະຖົມມະໄວ ໝາຍຄວາມວ່າ ຜູ້ທີ່ມີປຸບພະເຈດຕະນາໃນການກ່ອນຈະໃຫ້ທານນະດີ ມີຄວາມຕັ້ງໃຈຈະໃຫ້ທານ ມີຈິດໃຈແຊ່ມຊື່ນເບີກບານ ເວ ລາໃຫ້ ໃຫ້ພະ ພະລະອານິສົງ ຈະໃຫ້ໃນປະຖົມມະໄວ ຖ້າຜູ້ໃດມີມຸນຈະ ເຈດຕະນາດີ ເຈດຕະນາໃນທ່າມກາງ ຄືໃນມັດຊິມະໄວເນາະ ເອີ ເຈດຕະນາໃນທ່າມກາງ ຄືວ່າກຳລັງໃຫ້ຢູ່ ຈະໃຫ້ຜະລາອານິສົງຕອ ນຢູ່ໃນມັດຊິມະໄວ ຖ້າອະປະລະເຈດຕະນາດີ ກໍໝາຍຄວາມວ່າຫຼັງຈາກຖວາຍທານໄປແລ້ວ ຈະໄດ້ຮັບຜະລາອານິສົງດີໃນປັດສິມະໄວ ໂອ ສະແດງວ່າ ອ່າ ປຸບພະເຈດຕະນານີ້ ເຮັດໃຫ້ເປັນຄົນຮັ່ງຄົນມີຕອນ ໜຸ່ມໆ ມຸນຈະເຈດຕະນາເປັນໃຫ້ເປັນຄົນຮັ່ງຄົນມີໃນມາເປັນຄົນກາງຄົນ ອະປະລະເຈດຕະນານີ້ເຮັດໃຫ້ເປັນຄົນຮັ່ງຄົນມີໃນໄວທ້າຍ ໄວຕອນແກ່ ເຈດຕະນາບໍ່ດີທັງສາມການຈະໃຫ້ຜົນບໍ່ດີໃນທຸກໄວ ສົມມຸ ດວ່າເຮົາເຮັດບຸນປ່າ ເຈດຕະນາບໍ່ ບໍ່ດີເລີຍທັງສາມການ ບໍ່ຄົບສາມການ ກໍຜະລາອານິສົງກໍຈະນ້ອຍ ເອີ ມີໜ້ອຍ ອານິສົງບໍ່ຫຼາຍ ອື ວ່າຊັ້ນ ການທຳບຸນໃຫ້ທານຈະມີຜະລາອານິສົງນັ້ນ ຈະຕ້ອງປະກອບດ້ວຍອົງ ສາມ ອັນນີ້ອີກແບບໜຶ່ງເນາະ ມັນໝາຍຄວາມວ່າການຈະໃຫ້ທຳບຸນໃຫ້ທານນັ້ນ ຈະຕ້ອງມີອົງສາມ ຖ້າໄດ້ຄົບອົງສາມນີ້ ຈະໄດ້ຜະລາອານິສົງແຮງຄືກັນ ອ່າ ມີ ເອີ ຂັ້ນຕອນຂອງການໃຫ້ທານ ອ່າ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ລອ ງຟັງເບິ່ງວ່າ ອົງປະກອບໃນການໃຫ້ທານສາມຢ່າງນັ້ນເປັນຈັ່ງໃດ ໜຶ່ງ ຜູ້ໃຫ້ທານນັ້ນມີເຈດຕະນາຄົບສາມການ ໂອ ຜູ້ໃຫ້ທານນັ້ນຕ້ອງມີເຈດຕະນາຄົບສາມການ ອັນນີ້ກະຂໍ້ທີໜຶ່ງ ເມື່ອມີສັດທາຫັ້ນແຫຼະ ມີສັດ ທາ ມີເຈດຕະນາສັດທາດີ ແລ້ວກະຄົບສາມການ ຈັ່ງທີ່ເວົ້າມາເມື່ອກີ້ນີ້ ຂໍ້ທີສອງ ວັດຖຸທານບໍລິສຸດ ວັດຖຸທານທີ່ໄດ້ມາ ເປັນຂອງບໍລິສຸດ ໄດ້ມາດ້ວຍບໍລິສຸດສຸຈະລິດຊອບທຳ ບໍ່ໄດ້ຢືມມາ ບໍ່ໄດ້ລັກຂະໂມຍ ບໍ່ໄດ້ສໍ້ໄ ດ້ໂກງເຂົາມາ ອ່າ ຍິ່ງເປັນວັດຖຸທານທີ່ເຮັດມາດ້ວຍນ້ຳເຫື່ອນ້ຳແຮງ ຈະເປັນເຂົ້າແອບໜຶ່ງ ຈະເປັນແຈ່ວຖ້ວຍໜຶ່ງ ຈະເປັນແກງຖ້ວຍໜຶ່ງ ເອີ ກໍນັບວ່າເປັນວັດຖຸທານທີ່ບໍລິສຸດຄືກັນ ຫຼືວ່າເຮົາມີເງິນມີຄຳ ເຮົາ ຊື້ ຊື້ມາ ອ່າ ກໍເປັນຂອງບໍລິສຸດຄືກັນ ຂໍ້ທີສາມ ຜູ້ຮັບທານເປັນຜູ້ມີສິນບໍລິສຸດ ມີຕັ້ງແຕ່ສິນຫ້າຂຶ້ນໄປ ສິນຫ້າ ສິນແປດ ສິນສິບ ສິນສອງຮ້ອຍຊາວເຈັດ ຖ້າວ່າຄົບອົງເຫຼົ່ານີ້ເນາະ ຈະໄດ້ຜະລາອານິສົງແຮງຄືກັນ ໝາຍ ຄວາມວ່າຜູ້ມີສິນຫຼາຍເທົ່າໃດ ແຮ່ງອານິສົງແຮງເທົ່ານັ້ນ ອານິສົງຂັ້ນວ່າຈະມີຜົນຫຼາຍ ກະຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ມີສິນໜ້ອຍ ຜູ້ມີສິນຫຼາຍ ແລະ ການທຳບຸນໃຫ້ທານສະເພາະເຈາະຈົງບຸກຄົນນັ້ນ ມີອານິສົງບໍ່ແນ່ນອນ ອ່າ ຫຼ າຍກະມີ ໜ້ອຍກໍມີ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ຮັບທານເປັນສຳຄັນ ຜູ້ຮັບທານ ອ່າ ມີສິນຫຼາຍກໍຈະໄດ້ອານິສົງຫຼາຍ ຜູ້ຮັບທານມີສິນໜ້ອຍກໍຈະໄດ້ຜົນໜ້ອຍ ການທຳບຸນໃຫ້ທານແກ່ພະສົງ ຈະໄດ້ອານິສົງຫຼາຍຈົນນັບບໍ່ໄດ້ບໍ່ຖ້ວນ ແລ ະ ມີຜົນໄພບູນຢູ່ສະເໝີ ດ້ວຍເຫດຈັ່ງຊີ້ແຫຼະ ພະພຸດທະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ຕັດສັນລະເສີນສັງຄະທານຫຼາຍກວ່າປະຕິບຸກຄະລະທານ ອາ ຫຼາຍກວ່າປະຕິບຸກຄະລິກະທານເນາະ ສະແດງວ່າອົງປະກອບໃນການໃຫ້ທາ ນນີ້ມີ 3 ຢ່າງນີ້ ຕ້ອງຮຽນໃຫ້ດີເດີ້ ຕ້ອງສຶກສາຮຽນໃຫ້ດີ 1 ສັດທາ ເຈດຕະນາສັດທາໃນການໃຫ້ຄົບ 3 ການ ກ່ອນໃຫ້ ກຳລັງໃຫ້ ແລະ ໃຫ້ໄປແລ້ວ ອາ ຕ້ອງໃຫ້ຄົບ ກ່ອນຊິໃຫ້ກໍມີຈິດໃຈຊື່ນຊົມຍິນດີ ກຳລັງໃຫ້ກໍເບີກ ບານ ມີຄວາມເຫຼື້ອມໃສ ໃຫ້ໄປແລ້ວກໍດີອົກດີໃຈ ນຶກເຖິງຕອນໃດ ແລ້ວກະວັດຖຸທານນັ້ນກະບໍລິສຸດ ຜູ້ຮັບນັ້ນກະຕ້ອງເລືອກຜູ້ມີສິນຄັກແນ່ ເພາະເຫດຜົນທີ່ຖວາຍແກ່ພະສົງນັ້ນໄດ້ຜະລາອານິສົງຫຼາຍ ອາ ພະພຸ ດທະເຈົ້າຊົງຍົກຍ້ອງພະສົງ ເພາະຕໍ່ໄປການເຜີຍແຜ່ພະພຸດທະສາສະໜາຈະເປັນໜ້າທີ່ຂອງພະພິກຂຸສົງ ຫຼັງຈາກພະອົງປະລິນິບພານໄປແລ້ວ ສາສະໜາຈະຍືນຍາວໄປໄດ້ນັ້ນນະ ຈະຕ້ອງອາໄສພະເຈົ້າພ ະສົງ ແລະ ການຖວາຍພະສົງນັ້ນກໍຄືການ ຖວາຍສ່ວນລວມ ໃຫ້ພະທັງວັດໄດ້ໃຊ້ ອາ ໄດ້ສັນທົ່ວກັນທັງວັດ ຕັ້ງແຕ່ພະພຸດທະເຈົ້າຮອງລົງມາ ຈົນເຖິງສາມະເນນນ້ອຍຜູ້ບວດໃນມື້ນັ້ນ ເພິ່ນບອກວ່າ ສັງຄະທານນີ້ ມີອານິສົງໄພບູນ ແມ້ແຕ່ໃນທີ່ສຸດ ພະສາສະໜາຂອງພະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າ ອາ ຜ່ານໄປ ຜ່ານໄປຈົນຮອດເກືອບ 5,000 ປີ ພະພິກຂຸສົງສະໄໝນັ້ນບໍ່ຄ່ອຍຮູ້ສິນຮູ້ທຳ ບໍ່ຄ່ອຍຮັກສາວິໄນແລ້ວ ມີລູກມີເມຍ ເຮັດໄຮ່ໃສ່ນ າ ເອົາຜ້າເຫຼືອງຫ້ອຍຫູ ຜ້າເຫຼືອງມັດຄໍມັດແຂນ ເຮັດໄຮ່ໃສ່ນາ ປະກອບອາຊີບຄືຄະລາວາດທຸກປະການ ແຕ່ວ່າຖ້າຜູ້ໃດໄດ້ທຳບຸນໃຫ້ທານ ຖວາຍສັງຄະທານແກ່ພະສົງເຫຼົ່ານັ້ນ ໂດຍເຈາະຈົງ ໂດຍເຈາະຈົ ງພະອະລິຍະບຸກຄົນ 8 ຈຳພວກ ທານນັ້ນກໍມີອານິສົງໄພບູນ ເອີ ໄພບູນຢູ່ຄືເກົ່າ ໂອ ສະນັ້ນກະຖວາຍສັງຄະທານນີ້ອານິສົງຫຼາຍເນາະ ສະນັ້ນນີ້ຍາດໂຍມທັງຫຼາຍ ສັງຄະທານນີ້ຮູ້ແລ້ວວ່າມີອານິສົງຫຼາຍ ພວກເ ຮົາທັງຫຼາຍຄວນເນາະ ຄວນຮຽນຄວນຮູ້ ອາ ເລື່ອງນີ້ໃຫ້ດີ ແລ້ວກະເລືອກທານເລືອກໃຫ້ ການຖວາຍສະເພາະບຸກຄົນນັ້ນ ມັນກະບໍ່ແນ່ນອນເດ ບາງເທື່ອຄູບາອາຈານທີ່ເຮົາຖວາຍໄປ ອຸປະຖຳອຸປັດຖາກໄປ ປ່ຽນໄປ ສິກຂາລາເພດໄປກໍດີ ຫຼືວ່າເຮັດ ໄດ້ຍິນຂ່າວບໍ່ດີບໍ່ງາມເກີດຂຶ້ນ ກໍເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ຈັກວ່າເສຍອົກເສຍໃຈ ເສຍອົກເສຍໃຈ ສັດທາຕົກຄືກັນເນາະ ສັດທາເຮົາຈະໄດ້ ຈະຕົກລົງຄືກັນ ບາດນີ້ນີ້ມາເວົ້າເ ລື່ອງອານິສົງ ອານິສົງຂອງການໃຫ້ທານໃນພະສູດ ໃນພະສູດທານານິສັງສະສູດ ເພິ່ນວ່າອານິສົງການໃຫ້ທານໂດຍລວມໆໄປ ໝົດທັງໝົດນີ້ ລວມໆທັງໝົດ ມີ 5 ຢ່າງ ມີ 5 ຢ່າງ 5 ປະການ ຜູ້ໃຫ້ທານໄປແລ້ວຈະມີອ ານິສົງ 5 ປະການ ວ່າຊັ້ນ ເອີ ຂໍ້ທີ 1 ຜູ້ໃຫ້ຍ່ອມເປັນທີ່ຮັກ ຍ່ອມເປັນທີ່ຮັກຂອງຜູ້ຮັບ ຜູ້ໃຫ້ນີ້ຈະເປັນທີ່ຮັກຂອງຜູ້ຮັບ ອ່າ ຜູ້ໃດກໍຢາກຄົບຫາສະມາຄົມ ເປັນມິດເປັນສະຫາຍ ບໍ່ໄດ້ບຸນກໍໄດ້ຄຸນ ວ່າຊັ້ນຊະເນາະ ສັງເກ ດ ບໍ່ວ່າແຕ່ຄົນ ແມ້ແຕ່ສັດ ເຮົາເອົາເຂົ້າເອົານ້ຳໃຫ້ໝູກໍດີ ໃຫ້ໝາໃຫ້ແມວກໍດີ ໝູໝາແມວນັ້ນກໍຈະຮັກເຮົາ ຈະແລ່ນມາຫາ ເນ່ຍ ບໍ່ວ່າມະນຸດ ບໍ່ວ່າພູດຜີປີສາດ ບໍ່ວ່າສັດເດລະສານ ກໍຄືກັນໝົດ ກະຄືກັນ ກະຮັກຜູ້ໃຫ້ເ ນາະ 2 ຜູ້ໃຫ້ຍ່ອມໄດ້ຮັບກຽດ ແລະ ຊື່ສຽງ ໂອ້ ຜູ້ທີ່ໃຫ້ທານຢູ່ສະເໝີ ສະໝ່ຳສະເໝີນີ້ ຈະເປັນຜູ້ມີກຽດ ມີສັກມີສີ ເອີ ມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງ ຟຸ້ງຂະຈອນກະຈາຍໄປທົ່ວທຸກທິດ ຜູ້ໃດໄດ້ຍິນກໍ ໂອ້ ຊື່ນໃຈ ໂອ້ ຄົນນັ້ນໃຈບຸນສຸນ ທານເນາະ ເອີ ອະນຸໂມທະນາສາທຸ ໂອ້ ຈະແມ່ນເພິ່ນໃຈບຸນຫຼາຍເນາະ ອ່າ ສະອອນເດ້ ອອນຊອນເພິ່ນເດ້ ເພິ່ນໄດ້ເຮັດກະຖິນ ກອງກະຖິນ ກອງຜ້າປ່າ ເພິ່ນໄດ້ສ້າງສາລາ ສ້າງກຸຕິວິຫານ ເພິ່ນໄດ້ສ້າງ ອ່າ ສ້ າງສິມ ສ້າງທາດ ໂອ້ຍ ສາທຸ ຂໍອະນຸໂມທະນານຳ ຊື່ສຽງອັນດີອັນງາມກໍຟຸ້ງຂະຈອນໄປທົ່ວທຸກທິດ 3 ຜູ້ໃຫ້ທານໄປໃສກໍບໍ່ເກີ້ບໍ່ເຂີນໃນທຸກສັງຄົມ ຜູ້ທີ່ໃຫ້ທານຢູ່ປະຈຳເນ່ຍ ບໍ່ໄດ້ຄົດ ບໍ່ໄດ້ໂກງ ບໍ່ໄດ້ສໍ້ ບໍ່ໄດ້ ໃຫ້ທາ ນກະມີໜ້າມີຕາຢູ່ໃນທຸກສັງຄົມ ໄປທາງໃດກໍຍົກຍ້ອງສັນລະເສີນ ບໍ່ເກີ້ບໍ່ເຂີນ ໄປທາງໃດກະ ເອີ ບໍ່ເກີ້ບໍ່ເຂີນ ບໍ່ອາຍ ວ່າຊັ້ນຊະ ໄປບໍ່ອາຍໃຜ ຈະເຂົ້າສັງຄົມ ຂອງພະລາຊາກໍດີ ເຂົ້າສັງຄົມຂອງພວກເສດຖີ ຂອ ງລັດຖະການກໍດີ ອ່າ ເຂົ້າສັງຄົມຂອງສະມະນະຊີພາມກໍດີ ເຂົ້າໄດ້ເບິດ ເພາະວ່າທຸກສັງຄົມກໍມັກຄົນໃຫ້ທານຄືກັນໝົດ ອາດ ອາດຫານ ອົງອາດເນາະ ອົງອາດ ຄວາມເປັນຜູ້ໃຫ້ກັບຄວາມເປັນຜູ້ຮັບຕ່າງກັນ ຄົ ນທີ່ເປັນຜູ້ໃຫ້ໝູ່ນີ້ຈະມີພະລັງເນາະ ມີອົງ ມີພະລັງ ມີສັກມີສີ ມີພະລັງ ຂໍ້ທີ 4 ວ່າຊັ້ນ ຜູ້ໃຫ້ທານເປັນບັນດິດເນາະ ຮູ້ຈັກເສຍສະລະ ແລະ ລົດຄວາມຂີ້ຖີ່ລົງໄປໄດ້ ຜູ້ໃຫ້ ມັກໃຫ້ທານນີ້ຈະໄດ້ອານິສົງຂໍ້ໜຶ່ງ ເອີ້ນວ່າຈາ ຄະເນາະ ຈາຄະ ເປັນຜູ້ຮູ້ຈັກເສຍສະລະ ເປັນຄົນມີຈິດໃຈກວ້າງຂວາງ ເສຍສະລະ ອ່າ ເສຍສະລະຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຕເອງໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດສ່ວນລວມ ມີນ້ຳຄິດນ້ຳໃຈກວ້າງຂວາງ ເສຍສະລະ ເອື້ອເຟື້ ອເຜື່ອແຜ່ຕໍ່ສັງຄົມ ຈັດວ່າເປັນຄົນສະຫຼາດ ຈັດວ່າເປັນບັນດິດນະ ເປັນບັນດິດ ເກີດມາຊາດໃດ ພົບໃດ ພູມໃດ ອ່າ ຄົນພວກນີ້ນ່ະ ເຂົາກຳຈັດຄວາມຂີ້ຖີ່ໄດ້ແລ້ວ ເກີດຊາດໜ້າກໍເປັນຄົນລວຍ ເປັນຄົນຮັ່ງຄົນມີ ຄວ າມຂີ້ຖີ່ນີ້ແຫຼະເປັນ ເຮັດໃຫ້ເຮົາຍາກຈົນ ທຸກຍາກປາກໝອງ ອັນນີ້ຂໍ້ທີ 4 ອັນນີ້ປັດຈຸບັນເນາະ ຜົນປັດຈຸບັນ ຈະໄດ້ໃນຊາດ ໃນຊາດນີ້ເລີຍ 4 ຂໍ້ເນ່ຍ ຫາ ຜູ້ໃຫ້ຍ່ອມເປັນທີ່ຮັກຂອງຜູ້ຮັບ ຜູ້ໃຫ້ມີມີຊື່ສຽງກວ້າງໄກ ອາ ຜູ້ໃຫ້ຍ່ອມມີຄວາມອົງອາດກ້າຫານບໍ່ເກີ້ເຂີນ ແລ້ວກໍຜູ້ໃຫ້ທານຈະເປັນຜູ້ທີ່ລົດລະຄວາມຂີ້ຖີ່ ມີຄວາມເສຍສະຫຼະສູງ ອັນນີ້ໃນປັດຈຸບັນໄດ້ອານິສົງສີ່ປະການ ມາໃນຂໍ້ທີຫ້າ ຕາຍໄປແລ້ວເນາະ ກໍໄປສູ່ສຸຄະຕິ ໄ ປເກີດຢູ່ບົນສະຫວັນຊັ້ນຟ້າ ບໍ່ຊັ້ນກໍເປັນ ເກີດເປັນຄົນລ່ຳຄົນລວຍ ເປັນເສດຖີ ເປັນພະລາຊາມະຫາກະສັດ ເອີ້ນວ່າໄດ້ມະນຸດສົມບັດເນາະ ແລ້ວກໍສະຫວັນສົມບັດນີ້ ເປັນເທບບຸດເທວະດາ ສະເຫວີຍທິບພະຍ ະວິມານ ຖ້າເກີດມາເປັນມະນຸດ ກໍບໍ່ແມ່ນເປັນຄົນທຸກໄຮ້ເຂັນໃຈ ເປັນຄົນທັງຕັ່ງມີ ຢູ່ດີມີສຸກ ອາ ຢູ່ດີມີສຸກ ບໍ່ທຸກຍາກປາກໝອງ ແລ້ວກໍເປັນເຫດເປັນປັດໄຈໃຫ້ໄດ້ໃຫ້ທານ ໄດ້ຈະເລີນສ້າງທານະປາລະມີຕໍ່ອີກ ເນາະ ທານະບາລະມີຕໍ່ ອາ ສຳຄັນເດ້ໃຫ້ທານນີ້ ຖ້າເວົ້າເລື່ອງເປັນບາລະມີນີ້ກໍຖືເປັນບາລະມີຂໍ້ທີໜຶ່ງເດ້ ຖ້າເວົ້າເລື່ອງການຫຼັກຂອງການໃຫ້ທານກໍເປັນຂໍ້ທີໜຶ່ງຄືກັນ ທານ ສິນ ພາວະນາ ອັນນີ້ອານິສົງຫ້າທີ່ ຈະໄດ້ຮັບເນາະ ໃນຊາດນີ້ແລະໃນຊາດໜ້າ ໄດ້ຮັບໃນຊາດນີ້ສີ່ຂໍ້ ຮັບໃນຊາດໜ້າຂໍ້ໜຶ່ງ ຄືຂໍ້ສຸດທ້າຍນັ້ນແຫຼະ ບັດນີ້ມາເວົ້າເຖິງໂທດຂອງການບໍ່ໃຫ້ທານ ບໍ່ທຳບຸນບໍ່ໃຫ້ທານ ເປັນຈັ່ງໃດ ມີໂທດບໍ່ ເມື່ອ ເມື່ອກີ້ນີ້ເ ວົ້າອານິສົງ ບັດນີ້ມີໂທດເດ້ ເວົ້າເຖິງໂທດ ຜູ້ທີ່ບໍ່ໃຫ້ທານ ເອີ ຈະເປັນຈັ່ງໃດ ຈະມີຜົນເນາະ ກົງກັນຂ້າມກັບອານິສົງຂອງການໃຫ້ທານນັ້ນເອງ ຄືມີໂທດ ຄົນບໍ່ຮູ້ຈັກກິນຈັກທານ ມີແຕ່ເອົາຝ່າຍດຽວ ເອີ ມີແຕ່ກອ ບໂກຍໂກງກິນ ບໍ່ມີຜູ້ໃດຢາກຄົບຄ້າສະມາຄົມນຳເດ້ນີ້ ມີແຕ່ຄົນຊັງ ຖ້າໃຫ້ທານມີຄົນຮັກ ອັນນີ້ມີແຕ່ຄົນຊັງ ໄປໃດກໍຊັງ ເພາະວ່າເຂົາບໍ່ໄວ້ໃຈນະ ໄປໃສເຂົາກໍເວົ້າໃສ່ວ່າເປັນຄົນຂີ້ຖີ່ຂີ້ໜຽວ ບໍ່ຕ້ອງໄປຄົບນີ້ ຄົ ນຂີ້ຖີ່ຂີ້ໜຽວ ບໍ່ຕ້ອງໄປຄົບ ບໍ່ຕ້ອງໄປເຮັດໝູ່ນຳ ບໍ່ຮູ້ຈັກກິນຈັກທານ ເຂົາເຈົ້າກໍເວົ້ານີ້ນະ ຈະໄປໃສກໍເກີ້ກໍເຂີນ ບໍ່ກ້າສູ້ໜ້າຄົນ ອາ ມີແຕ່ຄວາມ ຈິດໃຈມີແຕ່ຄວາມໂກດ ຄວາມກຽດຊິງຊັງ ມີແຕ່ຄວາມໂລບ ຄວາມ ໂກດ ຄວາມຫຼົງ ເຕັມໄປດ້ວຍ ອາ ມັດສະລິຍະ ຄວາມຂີ້ຖີ່ຂີ້ໜຽວ ຢູ່ຈິດໃຈກະເສົ້າກະໝອງ ບໍ່ມີຜູ້ໃດຄົບຄ້າສະມາຄົມ ຍັງ ສັງເກດເບິ່ງຄົນຂີ້ຖີ່ນີ້ ບໍ່ມີຜູ້ໃດຢາກເຮັດໝູ່ນຳ ແມ້ແຕ່ລູກແຕ່ຫຼານກໍບໍ່ໄປໃກ້ ລູກຫຼານກໍບໍ່ໄ ປໃກ້ ແມ້ແຕ່ສັດເດລະສານກໍບໍ່ໄປ ບໍ່ຄຸ້ນບໍ່ເຄີຍເດ້ ເອີ ບໍ່ຄຸ້ນບໍ່ເຄີຍ ຢູ່ເສົ້າໆໝອງໆ ເອີ ຄຽດໆເນາະ ຄຽດໆ ໜ້າດຳແຫຼ້ໆດຳໆ ບໍ່ແຊ່ມຊື່ນເບີກບານ ຄົນທີ່ໃຫ້ທານຢູ່ສະເໝີນີ້ ສັງເກດເບິ່ງ ຈະເປັນຄົນໜ້າຕາອີ່ມເອີ ບແຈ່ມໃສ ຍິ້ມແຍ້ມແຈ່ມໃສ ໜ້າຍິ້ມໜ້າເບີກບານເນາະ ໃຫ້ທານໄປເທົ່າໃດແຮ່ງລ່ຳແຮ່ງລວຍແຮ່ງມາ ເອີ ຕາຍໄປແລ້ວນີ້ນະ ຄົນທີ່ບໍ່ໃຫ້ທານນີ້ຕາຍໄປແລ້ວນີ້ນະ ຖ້າວ່າໄດ້ເກີດມາເປັນມະນຸດນີ້ກໍເປັນຄົນທຸ ກ ບໍ່ຄ່ອຍມີຊັບສົມບັດ ແລ້ວສ່ວນຫຼາຍຕາຍໄປທຸກຄະຕິເນາະ ໄປເກີດເປັນສັດນະລົກ ໄປເປັນເຜດອະສຸລະກາຍ ສັດເດລະສານ ເອີ ໄປຕົກນະລົກໝົກໄໝ້ ເອີ ເປັນຈັ່ງຊັ້ນ ຄົນພວກນີ້ນະ ຖ້າຫາກວ່າໄດ້ເກີດມາເ ປັນມະນຸດ ກະເປັນມະນຸດຍາກຈົນເຂັນໃຈ ອາ ບໍ່ມີຫຍັງ ເສື້ອຜ້າອາພອນ ທີ່ຢູ່ອາໄສກໍບໍ່ມີຫຍັງ ທຸກຍາກປາກໝອງ ຂີ້ຮ້າຍ ສະຕິປັນຍາກໍບໍ່ມີ ອັນນີ້ອັນອັນນີ້ໂທດຂອງການບໍ່ໃຫ້ທານ ປັດຈຸບັນກະເຫັນເນາະ ບໍ່ມີໝູ່ບໍ່ ມີພວກ ລຳບາກ ເຖິງລວຍກໍລຳບາກ ອາ ແຕ່ວ່າຄົນໃຫ້ທານຢູ່ນີ້ ໂອ້ຍ ສະບາຍ ສະໄໝກ່ອນມີພາມເພິ່ນຖາມພະພຸດທະເຈົ້າວ່າ ຄົນໃຫ້ທານນີ້ ເຮັດບຸນໃຫ້ທານຢູ່ນີ້ ເອີ ແລ້ວທຸກມີບໍ່ ພະພຸດທະອົງເພິ່ນສ່ອງຍານໄປ ທາງໜ້າ 90 ກັບ ສ່ອງຍານຖອຍຫຼັງອີກ 90 ກັບ ຕັດຕອບວ່າ ພາມ ຄົນໃຫ້ທານແລ້ວເປັນຄົນທຸກຍາກ ເປັນຄົນທຸກນີ້ບໍ່ມີ ໂອ້ ທານະໂຕໂພຄະວາເນາະ ຄົນໃຫ້ທານເປັນຄົນມີໂພຄະຊັບ ນີ້ ເປັນຄົນລວຍເດີ້ ອາ ເພາະວ່າ ບຸນກຸສົນນີ້ ອາ ຊັບພາຍໃນນີ້ເປັນປັດໄຈໃຫ້ເກີດຊັບພາຍນອກ ໝາຍຄວາມບຸນກຸສົນນີ້ເປັນປັດໄຈໃຫ້ເກີດ ອາ ຊັບພາຍນອກຄືຄວາມລ່ຳລວຍ ທັງຫຼາຍເກີດຂຶ້ນ ສະນັ້ນ ເຮົາບໍ່ມີບຸນ ເຮົາບໍ່ໃຫ້ທານ ບໍ່ເຮັດບຸນໄວ້ ຊັ ບມັນຈະມາໄດ້ຈັ່ງໃດ ຊັບພາຍນອກມັນບໍ່ມາ ຊັບພາຍໃນບໍ່ມີ ຊັບພາຍນອກກໍບໍ່ມີເຊັ່ນດຽວກັນ ສະນັ້ນ ກະຂໍໃຫ້ອອກຕົນຍາດໂຍມສຶກສາເລື່ອງໃຫ້ທານນະ ເປັນເລື່ອງສຳຄັນນະ ເວົ້າເລື່ອງບາລະມີ ເປັນບາລ ະມີຂໍ້ທີ 1 ທານະບາລະມີ ອາ ຖ້າວ່າ ທານບໍ່ໄດ້ແລ້ວ ເຮົາຈະໄປ ໄປສ້າງບາລະມີຂໍ້ອື່ນນີ້ກະຍາກ ຫຼືວ່າການທຳບຸນໃຫ້ທານ ຫຼັກຂອງການທຳບຸນໃຫ້ທານ 10 ປະການ ເພິ່ນວ່າບຸນກິລິຍາວັດຖຸ 10 ນັ້ນແຫຼະ ກໍມີທານເປັ ນຂໍ້ທີໜຶ່ງ ຖ້າໃຫ້ທານບໍ່ໄດ້ ຮັກສາສິນບໍ່ໄດ້ຄືກັນ ແລະ ຈະເລີນພາວະນາແຮ່ງບໍ່ໄດ້ ສະນັ້ນນີ້ ທານນີ້ເປັນບັນໄດຂໍ້ທີໜຶ່ງແນ່ນອນ ເຮົາຈະເຮັດອີ່ຫຍັງ ກໍຕ້ອງທານສະກ່ອນ ໝາຍຄວາມວ່າ ເຮົາຈະເຮັດວຽກເຮັດງ ານອີ່ຫຍັງ ຖ້າບໍ່ມີອາຫານການກິນແລ້ວ ມັນຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ການໃຫ້ທານນີ້ເປັນການເອື້ອເຟື້ອເພື່ອແຜ່ ມີນ້ຳໃຈຕໍ່ຄົນອື່ນ ເປັນການຜູກມິດໄມຕີໄວ້ ອາ ສະນັ້ນ ສຳຄັນເນາະ ການໃຫ້ທານນີ້ ເຮົາສຶກສາໃຫ້ດີໃ ຫ້ເຂົ້າໃຈ ວ່າທານອັນໃດມີຜົນ ອັນໃດບໍ່ມີຜົນຫຼາຍ ຫຼືວ່າຈະເອົາທັງສອງຢ່າງກໍແລ້ວແຕ່ ໃຫ້ສຶກສາໃຫ້ເຂົ້າໃຈໃນການໃຫ້ທານ ຈະເກີດຄວາມແຊ່ມຊື່ນເບີກບານ ຈະເກີດສັດທາຂຶ້ນມາ ວັນນີ້ອາດຕະມາກໍໄດ້ ບັນຍາຍທຳມະມາກໍພໍສົມຄວນແກ່ເວລາແລ້ວ ກໍຂໍຍຸຕິລົງຄົງແຕ່ພຽງເທົ່ານີ້ ກໍຂໍໃຫ້ທ່ານທຸກທ່ານທຸກຄົນທີ່ໄດ້ຟັງທຳມະໄປ ໃຫ້ມີສະຕິມີປັນຍາ ຮູ້ແຈ້ງເຫັນຈິງໃນພະທຳຄຳສອນຂອງພະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າ ຈະໄດ້ນຳຕົນໃຫ້ພົ້ນທຸກເຖິງສຸກອັນໄພບູນ ຄືເຖິງມັກຜົນນິບພານ ທຸກທ່ານທຸກຄົນດ້ວຍເທີ້ນ